SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນວ່າຢູ່ຫົນແຫ່ງໃດກໍຕາມ ມັນປ່ຽນຮູບປ່ຽນຮອຍ ປ່ຽນລັກສະນະ ປ່ຽນວິທີການ ການບຸກລຸກຄົນເຮົາຂອງມັນຢູ່ຕະຫຼອດມາ ທີ່ວ່າໃນ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ປະເທດໄທກໍກວດເຫັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າຄົນງານຕ່າງປະເທດຕິດເຊື້ອ ຫຼືວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ບາງຈຳນວນ ທີ່ວ່າທ່ານສົມບັດດີມີໄຊ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າທາງການໄທກວດພົບພໍ້ຄົນງານຕ່າງຊ າດ ມາກມາຍເຕີບທີ່ວ່າເປັນ ໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ໃໝ່ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເປັນມາຈັ່ງໃດເນາະ ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງເດີ້ ອັນນີ້ເນາະ ກະມີທັງແຮງງານທີ່ເປັນຄົນລາວເນາະ ຄົນພະມ້າ ຄົນ ຄົນຂະເໝນ ເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອຕ່າງຊ າດທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກັກກັນຂອງ ຕມ ໄທ ຫຼືວ່າກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງໄທ ເພາະວ່າບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ກະເຮັດຜິດກົດໝາຍເນາະ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ພົນຕຳຫຼວດໂທ ສົມພົງ ຊິງດວງ ຜູ້ບັນຊາການສຳນັກ ສຳນັກກ ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງໄທເນາະ ເພິ່ນກໍເປີດເຜີຍວ່າ ຂະນະນີ້ກໍພົບແຮງງານຕ່າງຊາດໃນສະຖານກັກກັນກວດຄົນເຂົ້າເມືອງບາງເຂນ ຢູ່ກຸງເທບເນາະ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 77 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍເ ປັນແຮງງານຊາວລາວ ຊາວມຽນມາ ກຳປູຊາ ທີ່ຖືກສົ່ງໂຕມາຈາກພື້ນທີ່ສ່ຽງ ເຊັ່ນວ່າ ຕະຫຼາດມະຫາໄຊ ຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ ສະໝຸດປາການ ແຖວນີ້ເນາະ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມໃນສະຖານກັກ ໂຕນັ້ນ ຕອນນີ້ຍັງກວດບໍ່ພົບໂຄວິດ-19 ຈັກຄົນເນາະ ແຕ່ວ່າກະໃຫ້ແຍກໂຕຈາກຄອບຄົວຢູ່ ແຕ່ຕອນນີ້ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໄທກະໄດ້ໄປຕັ້ງໂຮງພະຍາບານສະໜາມໃນສະຖານທີ່ກັກດັ່ງກ່າວນີ້ເ ນາະ ເພາະວ່າສະຖານທີ່ກັກດັ່ງກ່າວນີ້ ກະຖືວ່າມີ ມີຈຳນວນແຮງງານຕ່າງຊາດຢູ່ລວມໆກັນກໍປະມານ 2,000 ກວ່າຄົນເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າ ອັນ ຄົນງານທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ນີ້ນາ 70 80 ຄົນນີ້ ກະ ທ່ານເວົ້າວ່າເປັນຄົນທີ່ວ່າຜິດກົດໝາຍນີ້ ໝາຍເຖິງວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຂ້າຄົນ ຫຼືວ່າຂົ່ມຂືນຊຳເລົາ ມັນແມ່ນ ອັນ ລະເມີດກົດໝາຍການເຂົ້າເມືອງ ເຊັ່ນວ່າ ຢູ່ເກີນວີຊາແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກະສ່ວນໃຫຍ່ກະ ຊິເປັນຜູ້ທີ່ລັກເຂົ້າເມືອງ ລັກເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍເນາະ ເປັນໂທດກະ ກະບໍ່ໜັກປານໃດເນາະ ອືມ ກະຄືເປັນຜູ້ທີ່ລັກເຂົ້າເມືອງ ລະກະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕາມສະຖານປະກອບການຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງທີ່ກາ ນລະບາດຮອບໃໝ່ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ສະໝຸດສາຄອນກະດີ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍເຂົ້າໄປກວດ ໄປກວດແລ້ວກະພົບ ໄປພໍ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ກະໄດ້ນຳໂຕມາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກັກ ກະເພື່ອດຳເນີນການຕາມກົດ ໝາຍຂອງໄທ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ຜູ້ທີ່ລັກເຂົ້າເມືອງນີ້ກະຖືວ່າເປັນໂທດທີ່ບໍ່ ບໍ່ຫຼວງຫຼາຍເນາະ ຕອນນີ້ກະທາງສະຖານປະກອບການນີ້ກະໄປຕິດຕໍ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອທີ່ຈະ ອາ ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ລະກະໃຫ້ສາມາດນີ້ນຳແຮງງານກັບໄປເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ໃນກໍລະນີຜູ້ທີ່ມີໂທດຂ້ອນຂ້າງແຮງ ກະຊິມີການດຳເນີນຄະດີ ແລ້ວກະສົ່ງກັບປະເທດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ປຸ້ນຈີ້ຕີກັນວ່າຊັ້ນເຖາະ 77 ຄົນທີ່ວ່າເປັນໂຄ ວິດ 19 ທີ່ວ່າຢູ່ໃນສູນ ຫຼືວ່າບ່ອນກັກຄົນທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ນະ ທ່ານເວົ້າວ່າມັນມີໂຮງໝໍເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໄປຕັ້ງຢູ່ໃນຫັ້ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ເບິ່ງແຍງພວກນີ້ນີ້ນະ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າການເບິ່ງແຍງຄົນງານເຫຼົ່ານີ້ທີ່ວ່າເປັນ ພວກທີ່ວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແນວໃດແນວໜຶ່ງວ່າຊັ້ນເຖາະ ແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການດູແລເປັນຢ່າງດີເຖິງສະມັດຕະພາບອັນສູງສົ່ງຫຼືບໍ່ ຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ຢູ່ສະໝຸດສາຄອນ ສະໝຸດປາກາ ນ ລະຍອງ ຈັງຫວັດຕາດ ນີ້ ທີ່ມີການລະບາດລອບໃໝ່ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກະໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງໂລງພະຍາບານສະໜາມເນາະ ກະຄືເປັນໂລງພະຍາບານຊົ່ວຄາວ ກະການດູແລແຮງງານຕ່າງ ຕ່າງຊ າດທີ່ຢູ່ໃນສະຖານກັກ ແລ້ວກະມີການເຮັດໂລງພະຍາບານສະໜາມນີ້ ກະດູແລຄືກັນ ກະຄືມີ ໝໍ ມີພະຍາບານ ມີຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງໄປດູແລເພື່ອທີ່ຈະລັກສາ ແລ້ວກະເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນກະໃຫ້ຄືຄົນໄທເນາະ ດູແລກະຄືກັນເນາະ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າກວດເຫັນ 77 ຄົນນະ ເປັນໂຄວິດ 19 ຢູ່ໃນບ່ອນກັກຄົນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທາງການສາທາລະນະສຸກໄທ ຫຼືວ່າລັດຖະບານໄທ ຫຼືວ່າປະຊາຊົນຄົນທຳມະດາຂອງປະເທດໄທກໍຕາມຊິ ເ ຂົາເຈົ້າດູເດົາ ຫຼືວ່າ ກະບໍ່ວ່າມັນຊິບໍ່ແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍອອກມາໄກກວ່າບ່ອນທີ່ຖືກກັກນີ້ ຜູ້ທີ່ຖືກກັກນີ້ກະບໍ່ສາມາດອອກມາຈາກຂ້າງນອກ ທາງນອກໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ໃນສ່ວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ສາມາດທີ່ຈະກັບບ້ ານກັບເຮືອນໄດ້ ມີການຕວດສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແລ້ວທຸກຄົນ ແລ້ວກະປາກົດວ່າຍັງ ຍັງກວດບໍ່ພໍ້ ຍັງກວດບໍ່ພົບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ ອ່າ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານກັກນີ້ໃຫ້ມາຢູ່ ອ່າ ໃນພື້ນທີ່ ກັກກັນຄືກັນ ກະຄືບໍ່ໃຫ້ກັບບ້ານ ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຄອບຄົວ ໃຫ້ຢູ່ພື້ນທີ່ຈຳກັດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ພວກເປັນກໍຂັງໄວ້ ພວກໄປປິ່ນໄປປົວໄປກວດກໍຂັງໄວ້ນຳກັນຊະບໍ ບໍ່ເຖິງກັບຂັງເນາະ ກະຄືກັກບໍລິເວນພື້ນທີ່ໃຫ້ມັນເລີຍ 14 15 ມື້ ຫຼື 20 ມື້ກໍແລ້ວແຕ່ນີ້ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ອ່າ ບໍ່ ບໍ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວກະຊິໃຫ້ກັບໄປຢູ່ໃນ ກັບຄອບຄົວໄດ້ຄືເກົ່າ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກໍລະນີໂຄວິດ 19 ຢູ່ໃນສູນກັກຄົນເຂົ້າເມືອງວ່າຊັ້ນເຖາະນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັ ນແມ່ນຊະນິດໃດ ຊາວອາຟຣິກາບໍ ບຣາຊິລບໍ ອັງກິດບໍ ຣັດເຊຍບໍ ປ່ວຍເປັນໂຄວິດ 19 ໃນ ໃນປະເທດໄທ ບໍ່ຊິເປັນແຮງງານຕ່າງຊາດ ຫຼືວ່າຄົນໃດກໍແລ້ວແຕ່ ກະຍັງເປັນສາຍພັນເກົ່າຢູ່ເນາະ ນັ້ນກະແປວ່າ 77 ຄົນ ນີ້ເປັນສາຍພັນເດີມຢູ່ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ